ຈາກປະເທດອີຈິບ ຫາຊູດານ ໄປເຖິງປະເທດອັລເຈີເຣຍ ພວກແມ່ຍິງພາກັນມີຄວາມຫ້າວຫັນຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການປະກອບສ່ວນໃນການປະທ້ວງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຖາວອນໃນສັງຄົມຂອງພວ ກເຂົາເຈົ້າ ຫາກແຕ່ວ່າການຮ້ອງໂຮຢ່າງເຂັ້ມແຂງຢູ່ໃນສັງຄົມຂອງອິດສະລາມ ໄດ້ຖືກມອງເຫັນໂດຍບາງຄົນວ່າເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ບໍ່ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຊິ່ງພາໃຫ້ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຕ້ອງອາບາດກ້າ ວຢ່າງຮ້າຍກາດ ເຊິ່ງມັກຈະແມ່ນການຮາວີລົບກວນທາງເພດຕໍ່ແມ່ຍິງ ອັນຖືວ່າເປັນກົນລະຍຸດອັນໜຶ່ງເພື່ອການຄວບຄຸມ ດັ່ງທີ່ຊາເລັມ ໂຊໂລມອນ ລາຍງານມານັ້ນ ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຕໍ່ພວກແມ່ຍິງທີ່ມີສ່ວ ນໃນການປະທ້ວງ ເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງນັ້ນ ດັ່ງສາລີຈະມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ເວລາການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຈະຕຸລັດຕາເຮຍ ໃນປະເທດອີຢິບໃນປີ 2011 ນັ້ນ ນາງເຮັນ ນາເຟຍ ຍັງເປັນນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ ເວລານາງໄດ້ເຫັນຮູບພາບຂອງຊາວໜຸ່ມພາກັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິລົງການປົກຄອງເປັນເວລາ 3 ທົດສະວັດ ຂອງຮຸສນີ ມູບາຣັກ ນາງກໍຮູ້ວ່ານາງຕ້ອງໄດ້ໄປປະກອບສ່ວນ ທ່ານນາງເຮັນ ນາເຟຍ ນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິມະນຸດຂອງອີຢິບກ່າວວ່າ
not only to seek uh, freedom ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ໄປເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ຫັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ວ່າເພື່ອສະແຫວງຫາເສລີພາບ ກຽດສັກສີ ຄວາມຍຸຕິທຳໃນສັງຄົມ ແລະ ເພື່ອສິດທິມະນຸດໃນອີຢິບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນແມ່ນເພື່ອສິດທິຂອງຂ້າພະ ເຈົ້າເອງໃນຖານະເປັນແມ່ຍິງ ມັນເປັນເທື່ອທຳອິດໃນການມີປາກມີສຽງໄດ້ເວົ້າໄດ້ວ່າ ທ່ານນາງນາເຟຍໄດ້ໄປຮ່ວມໃນການປະທ້ວງດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ບອກຄອບຄົວຂອງລາວ ໃນຂະນະທີ່ຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ ນດີໃຈ ຍ້ອນການປະຕິວັດຢູ່ນັ້ນ ນາງກໍໄດ້ແນມເຫັນດ້ານສົກກະປົກຂອງມັນ ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງໃນເດືອນທັນວາປີ 2011 ນັ້ນ ທ່ານນາງນາເຟຍກໍໄດ້ຖືກກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໂຈມຕີ ໂດຍນາງກ່າວ ວ່າ I was dragged, beaten, um, stripped, um, and, um, there were around 15 soldiers were, um, beating me, uh, sexually harassing me, and, um, ຂ້ອຍໄດ້ຖືກລາກແກ່ໄປ ຖືກທຸບຕີ ແລະ ແກ້ເຄື່ອງນຸ່ງອອກ ແລະ ມີທະຫານ 15 ຄົນຢູ່ອ້ອມຂ້າງຂອງຂ້ອຍ ແລະ ທຸບຕີຂ້ອຍ ລວນລາມທາງເພດຂ້ອຍ ຈັບບາຍອະໄວຍະວ ະຮ່າງກາຍຂ້ອຍ ແລ້ວກໍລາກແກ່ຂ້ອຍເຂົ້າໄປໃນຕຶກສະພາຊູລາໃນຈະຕຸລັດ ຕາເຮຍ ທ່ານນາງນາເຟຍໄດ້ຖືກໃສ່ກັບມືຕິດກັບຕຽງນອນ ເຖິງແມ່ນວ່າແຂນຂອງລາວຈະຫັກແລ້ວກໍຕາມ ບາດແຜຂອງລາວຖື ກປ່ອຍປະໃຫ້ເລືອດໄຫຼອອກໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວເປັນເວລາສອງມື້ ນາງກ່າວວ່າ There were nine other girls who joined me who were arrested also and beaten
ແມ່ຍິງອີກ 9 ຄົນທີ່ຖືກຈັບຢູ່ນຳກັນກັບຂ້ອຍ ທັງຖືກທຸບຕີນຳ ພວກເຮົາຖືກຂັງຢູ່ໃນຫ້ອງນັ້ນດົນກວ່າ 15 ຊົ່ວໂມງ ພວກເຮົາຖືກທໍລະມານ ເຊິ່ງແນ່ນອນ ພວກເຂົາໄດ້ເອົາໄຟຟ້າຈີ້ ແມ່ນແຕ່ໄດ້ຂູ່ວ່າຈະທຳການສຳເ ລົາພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຂົາກໍປ່ອຍຂ້ອຍ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ເມືອບ້ານ ແຕ່ໃຫ້ໄປໂຮງໝໍທະຫານ ເພາະວ່າຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ເມືອຄີງແລ້ວ ແລະ ພວກເຂົາຄິດວ່າຂ້ອຍຕາຍແລ້ວ ການສ້າງຄວາມໂຫດຮ້າຍກັບນາເຟຍ ແລະ ແມ່ຍິງຄົນອື່ນໆ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມໂມໂຫໂທໂສຂອງສາທາລະນະຊົນ ພວກແມ່ຍິງນັບເປັນພັນໆຄົນໄດ້ພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິການສ້າງຄວາມທາລຸນຕໍ່ພວກແມ່ຍິງ ແລະ ຢຸດເຊົາການປົກຄອງ ຂອງພວກທະຫານ ທີ່ປະເທດຊູດານ ພວກແມ່ຍິງໄດ້ພາກັນຫຼິ້ນບົດບາດຢູ່ໃນການນຳພາໃນການໂຄ່ນລົ້ມລະບອບຜະເດັດການ ນາງ ອາລາ ຊາລາ ອາຍຸ 22 ປີ ໄດ້ກາຍມາເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງການປະຕິວັດ ລຸນຫຼັ ງຮູບພາບການໂຫ່ຮ້ອງນຳພາຂອງນາງ ຢູ່ເທິງລົດ ໄດ້ນຳອອກອາກາດ ໄປທົ່ວໂລກແລ້ວ ເຊິ່ງນາງກ່າວເປັນພາສາອາຣັບ ພວ
ກເຮົາຢາກໃຫ້ມີປະເທດຊູດານທີ່ດີກວ່ານີ້ ເປັນລັດທີ່ເປັນປະຊາທິປະໄຕ ເປັນລັດທີ່ຕັດສິນທຸກໆຄົນຕາມຕົວບົດກົດໝາຍ ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍການຮັກຫຼັງຊັງບ່ຽງ ເພາະສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງມາຢູ່ຈັດຕຸລັດນີ້ ຈົນກວ່າວ່ າພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ ແລະ ທີ່ປະເທດອັລຈີເຣຍ ພວກແມ່ຍິງໄດ້ຫຼິ້ນບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນການປະທ້ວງທີ່ໂຄ່ນລົ້ມ ອັບເດລາຊິສ ບູເຕຟລິກາ ຜູ້ໄດ້ປົກຄອງມາຍາວນານ ຂ່າວກ່ຽວກັບຮູ ບພາບຂອງນັກເຕັ້ນລຳບາເລອັລຈີເຣຍ ທີ່ຢືນຕັ້ງໂຕຢູ່ດ້ວຍໂປ້ຕີນຂອງລາວ ທີ່ຕິດຢູ່ເທິງໜ້າທຸງແຜ່ນໜຶ່ງ ເປັນການສະແດງການຄັດຄ້ານການປົກຄອງ ໄດ້ແຜ່ສະພັດໄປທົ່ວ ສາລີ ຈິດຕະບໍລະວົງ VOA